ອີຣານໄດ້ປະກາດໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ມີທາດຢູເຣນຽມລະດັບຕ່ຳເກີນກຳນົດຢູ່ໃນສາງ ຊຶ່ງເປັນການລະເມີດປະລິມານທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນວ່າໃຫ້ມີຕາມຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງຊາດປີ 2015 ການເຄື່ອນໄຫວ ດັ່ງກ່າວແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອບັງຄັບ ໃຫ້ພວກປະເທດທີ່ຮ່ວມລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄຼຍ ໃຫ້ການບັນເທົາຕໍ່ອີຣານຈາກການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ ພະແນກພາສາເຄີດຂອງວີໂອເອ ໄດ້ສົນທະນາເລື່ອງຜົນສ ະທ້ອນກ່ຽວກັບການເອົາບາດກ້າວຂອງອີຣານ ກັບນັກຊ່ຽວຊານສອງທ່ານ ດັ່ງ ສລາຕິກາ ໂຮກ ມີບົດສະຫຼຸບວ່າພວກເພິ່ນໄດ້ເວົ້າລົມກັນແນວໃດ ຊຶ່ງສາລີຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ລັ ດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອີຣານ ທ່ານຈາວາດ ຊາຣີຟ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນຜ່ານມາວ່າ ອີຣານໄດ້ປະຕິບັດຕາມສິດທິຂອງຕົນທີ່ມີໄວ້ໃຫ້ຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງສາກົນ ທີ່ລັດຖະບານທ່ານທຣຳໄດ້ປະຖິ້ມໄປໃນປີກາຍນີ້ ຊຶ່ງທ່ານໂມຮຳເມດ ຈາວາດ ຊາຣີຟ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອີຣານກ່າວວ່າ ອີຣານໄດ້ກາຍຂີດກຳນົດ 300 ກິໂລກຣາມ ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ປະກາດໄປນັ້ນ ພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າພວກເຮົາຈະ ເຮັດຈັ່ງໃດ ແລ້ວກໍຈະປະຕິບັດໄປ ພວກເຮົາໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງສິດທິຂອງພວກເຮົາ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ຕົກລົງສາກົນ ບັນດາຜູ້ນຳອີຣານພວມພະຍາຍາມຊອກຫາຂໍ້ຕໍ່ລອງໃນການດີ້ນຮົນຂອງເຂົາ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັ ບການບັນເທົາ

ພວກເຂົາຊອກຫາຊ່ອງທາງທີ່ຈະໄດ້ຮັບການບັນເທົາບາງຢ່າງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາເຊິ່ງການຕໍ່ລອງບາງຢ່າງ ແລະ ກໍຫວັງວ່າມັນຈະມີຄວາມໝາຍວ່າຈະໄດ້ມີການເຈລະຈາຄືນໃໝ່ ແຕ່ຂ້ າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່ານັ້ນຈະມີຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້ ລັດຖະບານທ່ານທຣຳໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງໜັກຕໍ່ອີຣານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນເປ້ຍລ່ອຍເສດຖະກິດຂອງເຂົາ ທັງບັງຄັບໃຫ້ເຂົາກັບ ຄືນມາເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງດ້ານນິວເຄຼຍ ຊຶ່ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ເຫັນວ່າບໍ່ຄົບຖ້ວນນັ້ນ ມີທ່າທາງວ່າອີຣານຈະບໍ່ຢາກເຮັດແນວນັ້ນໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງນັກວິເຄ າະອາລັນ ມາຄອສກີ ຈາກສູນກາງເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງສາຍພົວພັນອີຣານກັບສະຫະລັດ

ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຂົາຫວັງຢາກໃຫ້ທ່ານທຣຳປະລາໄຊໃນປີ 2020 ແລະພວກເຂົາຈະໄດ້ມີການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສົດໃສໃໝ່ ທ່ານມາຄອສກີກ່າວວ່າ ມັນຈະເປັນການເສຍໜ້າຢ່າງໃຫຍ່ສຳລັບອີຣານ ທີ່ຈະກັບຄືນ ມາເຈລະຈາຄືນໃໝ່ ເບິ່ງຊົງອີຣານຈະຢູ່ໃນທ່າເກາະຜິດຫຼາຍກວ່າ ເຊັ່ນການປະກອບອາວຸດໃຫ້ພວກກະບົດຮູຕີໃນເຢເມນ ແລະທຳການໂຈມຕີໂດຍຜ່ານຝ່າຍທີສາມ ເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງທ່ານມາຄອສກີເວົ້າຕື່ມ ວ່າ Using proxies is one of Iran's most preferred ways of responding ການໃຊ້ຕົວແທນແມ່ນເປັນວິທີທີ່ອີຣານມັກທີ່ສຸດ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການລົງໂທດ ແລະຕໍ່ນະໂຍບາຍອື່ນໆຂອງສະຫະລັດທີ່ອີຣານບໍ່ມັກ ເພາະວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາພໍໃຈໃ ນການປະຕິເສດ ທັງສະຫະລັດ ແລະອີຣານ ຕ່າງກໍເວົ້າວ່າ ຕົນບໍ່ມັກສົງຄາມ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂດນັລ ທຣຳ ໄດ້ຖືກກົດດັນໂດຍພວກທີ່ຢາກຕອບໂຕ້ດ້ວຍການທະຫານ ຕໍ່ການກໍ່ຜິດຂອງອີຣານ ແລະ ພວກທີ່ຊຸກຍູ້ຢາກໃຫ້ມີການຜ່ອນເບົາລົງ ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ຟ້າວຟັ່ງໃນການຕອບໂຕ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ The sanctions are on and I'm in no rush I'm in no rush with Iran ການລົງໂທດແມ່ນຍັງມີຢູ່ ແລະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮີບຮ້ອນ ຂ້າພະ ເຈົ້າບໍ່ຟ້າວບໍ່ຟັ່ງກັບອີຣານ ຖ້າເຈົ້າຟ້າວເຈົ້າຈະມີບັນຫາເອງ ພວກນັກວິເຄາະທັງຫຼາຍເວົ້າວ່າ ມັນບໍ່ເປັນການແຈ້ງຂາວວ່າ ການລົງໂທດນີ້ຈະໄດ້ຜົນ ຫຼືເຫັນຜົນເມື່ອໃດ ທ່ານມາຄອສກີໄດ້ຊີ້ອອກມາໃຫ້ເ ຫັນວ່າ ອີຣັກພາຍໃຕ້ຊາດາມ ຮູເຊນ ມັນໄດ້ມີການອົດກັ້ນມາ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ທົດລອງອາວຸດນິວເຄລຍ 6 ເທື່ອ ເຖິງແມ່ນຈະມີການລົງໂທດຈາກນານາຊາດມາເປັນເວລາຫຼາຍໆປີແລ້ວກໍຕາມ ສາລີ ຈິດຕະວໍລ ະວົງ VOA